ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະບໍ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດໃນລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 65 ເປີເຊັນຂ ອງທຸລະກິດລາວທັງໝົດ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປິດກິດຈະການລົງ ຊຶ່ງປະເດັນຕົ້ນຕໍແມ່ນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ພະນັກງານເຕັມ ແລະ ກໍບໍ່ສາມາດຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານໄດ້ ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ສປປ ລາວ ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງວິກິດການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄົນໃນໂລກຕິດພະຍາດນີ້ ແລະ ລ້ານກວ່າຄົນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນໄດ້ ແຕ່ເນື່ອງ ຈາກວ່າຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງລາວເອງ ຕ້ອງໄດ້ປິດປະເທດ ແລະ ກິດຈະການບາງສ່ວນໄວ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ນັ້ນ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມ າດຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ອັນຮ້າຍແຮງນີ້ໄດ້ ຂະແໜງການທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຕ່ອງໂສ້ການຄ້າໃນໂລກ ແລະ ໃນຂົງເຂດ ເຊັ່ນ ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງກວ່າຂະແໜງອື່ນ ອີງຕາມບົດລາຍງານການຕິດຕາມທາງເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ບໍລິ ສັດລາວເວີນມະຫາຊົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕຶກການຄ້າ ITECC ທີ່ເປັນສູນກາງການຄ້າໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສະໜອງສະຖານທີ່ໃຫ້ແ ກ່ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ສຳລັບເຊົ່າເພື່ອຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂາຍຢູ່ໃນນັ້ນແມ່ນເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈົນບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງຍິງສາວລາວຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນພະນັກງານບັນຊີຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ພັກການຊົ່ວຄາວ ມາໄດ້ເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ ເປີດເຜີຍຕໍ່ VOA ວ່າ

ລາວມີບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນທັງໝົດ 166,000 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີປະມານ 300,000 ຫົວໜ່ວຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວນອກລະບົບ ຫຼື ເຄິ່ງລະບົບ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ການສຳຫຼວດຜົນກະທົບຂອງໂ ຄວິດ-19 ຕໍ່ພາກທຸລະກິດໂດຍສະພາການຄ້າດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 474 ຄົນນັ້ນ ເຫັນວ່າ 70 ເປີເຊັນຄິດວ່າຈະປົດພະນັກງານອອກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍເຖິງ 90 ເປີເຊັນເລີຍ ໃ ນນັ້ນ 65 ເປີເຊັນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ຈະປິດກິດຈະການລົງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີ 36 ເປີເຊັນທີ່ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງເຖິງ 100 ເປີເຊັນທີ່ຈະຕ້ອງປິດກິດຈະການເລີຍ ການ ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ຫຼືກຳມະກອນເປັນອຸປະສັກໜຶ່ງໃນສາມອຸປະສັກຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄິດວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 60 ເປີເຊັນຂອງບໍລິສັ ດເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດບອກວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ ຫຼືກຳມະກອນໄດ້ ຮອງລົງມາກໍຄື 59 ເປີເຊັນບອກວ່າອາດບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການຕໍ່ໄປໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດຊຳລະດອ ກເບ້ຍ ແລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ໄດ້ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາໃນການຊຳລະໜີ້ແກ່ທະນາຄານ ຕໍ່ສະພາບການນີ້ ທາງລັດຖະບານກໍມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍບັນເທົາທຸກແກ່ທຸລະກິດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສາມາ ດຊຳລະໜີ້ໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນໝົດ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານໜຶ່ງວ່າ ມັນຂຶ້ນກັບບໍລິສັດກັບໂຄງການໃດທີ່ຕິດພັນກັບໂຄວິດທີ່ມັນຖືກຜົນກະທົບ ເຂົາກະເລື່ອນໃຫ້ ເຂົາກະໃຊ້ ເຂົາກ ະປັບໂຄງສ້າງໜີ້ໃຫ້ ເຂົາກະບໍ່ຖືເປັນຕິດຄ້າງຊຳລະ ເພາະມັນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຊຳລະໃນຊ່ວງໂຄວິດ ມີບາງບໍລິສັດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກອັນເອົາໝົດໄດ້ ມີບາງລູກໜີ້ທີ່ຖືກເງື່ອນໄຂເຂົາ ເຂົາກະເລື່ອນໃຫ້ ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດເຂົາໃຫ້ ແຕ່ວ່າລູກໜີ້ຕ້ອງຖືກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເຂົາກຳນົດ ຢູ່ໃນລາວນີ້ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທະນາຄານກາງເດ ຂຶ້ນນຳເງື່ອນໄຂວ່າ ເຂົາຖືກກັບເງື່ອນໄຂເຂົາບໍ່ ຄັນບໍ່ຖືກເງື່ອນໄຂເຂົາ ເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ໄດ້ ເຂົາກະໃຊ້ໝົດທຸກທະນາຄານໃດ ເຂົາກໍໃຊ້ໝົດ ຂຶ້ນກັບວ່າເງື່ອນໄຂແບບໃດ ເຂົາໃຊ້ໝົດທຸກທະນາຄານ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາມີເງື່ອນໄຂລວມຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າວິທີປະເມີນແຕ່ລະພາກສ່ວນບໍ່ຄືກັນ ສະຫຼຸບແລ້ວ ເກືອບ ຮອດ 60 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ ແລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ 60 ເປີເຊັນຂອງທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼືກຳມະກອນໄດ້ ເຊິ່ ງພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງວ່າຈະຕ້ອງປິດກິດຈະການລົງ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA